جي اٺ ڪُهه ته کائي ويندن گهڙيء ۾، معنيٰ ايڏي وڏي جماعت ڪر جيڪا تنهنجي قربانيء جي وصول ڪرڻ جي حقدار هجي ۽ اهڙي جماعت هجي جو اهڙي قسم جي قربانيء جي جي کپائيندڙ هجي ۽ ان جي مستحق هجي ۽ اها قرباني واري جماعت جڏهن نڪرندي آهي الله جي حڪم جي قائم ڪرڻ لاء ته انهن کي هڪڙو دفعو به جيڪڏهن غذا ملي وئي ته ڪافي آهي چوويهن ڪلاڪن جي لاء فوجين کي مجاهدن کي هڪڙو دفعو خوراڪ کائڻي پوندي آهي اٺ جي خوراڪ کائڻ سان اها دير هضم هجڻ جي ڪري رات ڏينهن ۾ ٻيهر بک نه لڳندي آهي. معنيٰ اهڙي جماعت تيار ڪر جيڪا اٺ جو گوشت کائي ته اها اهڙي جماعت هجي جو ٻيهر هنن کي کاڌي جي وري ضرورت جلدي نه پوي ۽ ضرورت جلدي تڏهن نه پوندي آهي جڏهن جنگ هوندي آهي مطلب هي آهي ته اهڙي جماعت تيار ڪر جو هڪڙي پاسي ته الله جي عبادت ۾ مصروف هجن ٻئي پاسي ته عدالت قائم ڪرڻ جي لاء دنيا کي پروگرام جهاد جو ڏين جنگ ڪن اهڙي قرباني واري جماعت ڪر. پوء جڏهن اهو ڪم ٿي ويو ته ان شانئڪ هو الابتر پوء تنهنجو جيڪو دشمن آ اهو لنڊو آ، اهو دم ڪٽيل آ، پوء اهو تنهن جي ڪا حيثيت نه رهندي، تون ته ختم ٿي ويندين. اها بشارت هئي. پوء هتي رب تبارڪ وتعاليٰ ڪافرن کي ٿو فرمائي، قل يا ايها الڪافرون، هاڻي اي ڪافرؤ توهان اسان جي درميان فارغ خطي آ. ان جون معنيٰ هن ٻه، جيڪڏهن مڪي جي حيثيت وٺونس، جي سورت مڪي آهي، معنيٰ توهان پنهنجو ڪم ٿا ڪريو اسان پنهنجو ڪم ٿا ڪريون، توهان اسان جي ڳالهه نٿا مڃيو اسان توهان جي ڳالهه نٿا مڃيون، سروڪار ڪونهي هڪ ٻئي سان ۽ جيڪڏهن توهان هن سورت کان جيئن بعد ۾ رکيل آهي ته بعديت اها گهري ٿي جڏهن هن کي مدني قرار ڏنوسي بعديت گهري ٿي ته پوء هن ۾ چئلينج آهي معنيٰ ڪافرو توهان جي اسان توهان جي طريقي تي اسان نه هلنداسين ۽ توهان اسان جي طريقي تي نٿا هلو چڱو پاڻ نبرنداسين پوء اها معنيٰ پوء چئلينج آهي

ولا انا عابد ما عبدتم هڪڙو آهي فعل ٻيو آهي اسم معنيٰ اهو پوڄڻو اسان کي آهي ئي ڪونه ڪو جنهن جي توهان پوڄا ٿا ڪريو توهان پوڄا ٿا ڪريو حال ۾ اسان نه ماضيء ۾ نه حال ۾ نه مستقبل ۾ هي جيڪو عابد اسم فاعل جو صيغو آهي زماني کان خالي آهي پهرين ته ڳالهه هئي صرف عبادت جي هاڻي ڳالهه آهي حال استقبال ماضي جي دوام جي طور تي اسان کان اهو ڪم نه ٿيندو جنهن جي توهان حالي عبادت ٿا ڪريو اسان دائمي نه ڪنداسون انهيء جي

پوء نصرت اچي وئي الله جي طرفان اها بشارت آهي وڏي ۾ وڏي قرآن پاڪ جي هن آخري سورت ۾ هن کي رکيو ويو آهي ته توهان جي ڪاميابي آهي جڏهن نصرت ايندي نصرت جو تعلق ايمان سان آهي ولدين الله تعالا ٿو فرمائي ته اسان وڪان حقا علينا نصر المؤمنين رب تعالا ٿو فرمائي ته مومنن جي مدد اسان تي حق آهي نصرت چئبو آهي تائيد کي، مدد کي حق آهي ۽ فتح اڃا ٻي شيء آهي. فتح جي معنيٰ آهي فيصلو، نصرت جو فيصلو ۽ ان مشڪل جو کلي پوڻ. فتح معنيٰ کلي پوڻ، ڪشادگي. نصرت جو فيصلو ۽ فتح اها به ٿيندي، ٻه شيون آهن. ڇو ته عطف گهري ٿو مغايرت کي. نصرت هڪ ٻي شيء آهي، فتح ٻي شيء آهي. نصرت جو تعلق ايمان سان آهي، فتح جو تعلق سنت سان آهي. ڇو ته نصرت الله جو ڪم آهي، جيڪو رب تعاليٰ مؤمنن سان ڪري ٿو ۽ انهي ۾ ايمان شرط آهي. جيڪي به دنيا ۾ لا اله الا الله محمد رسول الله چون ٿا، الله تعاليٰ فرمائي ٿو، ڪان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنن جي نصرت اسان تي حق آهي. باقي فتح اها لهي ڪيئن ٿي؟ هاڻي الله تعاليٰ نصرت لٽڪائي ڇڏي آهي پر فتح ۾ اسان کي قد ڊگهو ڪرڻو پوندو. ڪا شيء اهڙي هوندي آهي جو مٿڀر هوندي آهي ته ان کي هٿ پهچي نه. ننڍڙو ٻار هوندو ته اها شيء مٿان نه لاهي سگهندو پر وڏو ماڻهو هوندو ته کڻي سگهندو. اهڙي طرح اسان کي پنهنجي اسلام جو قد بلند ڪرڻو آهي. اهڙو قد رکڻو آهي جيڪو وڏي ۾ وڏو قداور آهي انهيء قد تي اسان کي پهچڻو آهي. پوء وڏي ۾ وڏو قداور جيڪو آهي سو الله تعاليٰ فرمائي ٿو ورفعنا لڪ ذڪرڪ اسان تنهنجو ايڏو وڏو قد ڪيو آهي جو ڪائنات جي اندر تنهنجو وڏو قد آهي تنهن ڪري فتح به توکي تڏهن ملي ٿي هاڻي تنهنجي تابعداري ۾ جيڪي شخص سنت جي مٿان هلندا، انهن جو به ائين قد ڊگهو ڪنداسين جو اهي نصرت لاهي وٺندا، پر جيڪڏهن سنت ۾ توهان نقصان ڪندؤ ته پوء نصرت ڏکي لهندي. آهي صحيح نصرت پر لاهڻ جي ضرورت آهي. معنيٰ نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي تابعداري ۾ سنت جي تابعداري تمام ضروري آهي، نصرت تڏهن اها ٿيندي جڏهن فتح تڏهن ٿيندي جڏهن نصرت کي ماڻهو پڪڙي. نصرت الله جي طرفان واعدي ۾ آيل آهي، مؤمن جي لاء آيل آهي، پر مؤمن کي پنهنجو قد ڊگهو ڪرڻو آهي. جماعتي پروگرام جي اندر صحابه ڪرام ۾ ڏٺو ٿو وڃي ته جڏهن به ڪنهن سنت ۾ ڪا ٿورڙي سهل انگاري ٿي آ ڪوتاهي ٿي آ ته فتح رڪجي وئي آ حضرت ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالٰي عنه روم جي پاسي نڪتي نڪتو آهي جنگ تي فتح نٿي ٿئي قلعي کي محاصرو آ ڪيترا ڏينهن ٿي ويا آخر سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالٰي عنه پنهنجي وقت جي خليفي ڏي پيغام موڪليائين ته اسان کي فتح نٿي ٿئي. نصرت جي تي ته ايمان هيو. هن چيو ته توهان کي ضرور سنت جي اندر ڪو قصور آهي، انهيء کي توهان سنڀاليو. حڪم آيو. هڪدم هن جاچ ڪئي. رات جو حڪم اچي ويو. جاچ ڪئي. سڀئي جيڪي امراء، امراء الجند، هئا انهن کي فرمايو ته جاچ ڪيو. انهن جڏهن جاچ ڪئي ته ڏٺائون ته واقعي اسان ۾ هڪڙو قصور آهي. ڪهڙو قصور آهي ته جماعت ڏندڻ پورو نٿي ڪري. جي ڪن ٿا ته پنج وقت نٿا ڪن. اها حيثيت آهي. فرمائي ته صبح سان ڏندڻ ڪجو، ڪو هڪڙو به نه رهي. صبح سان ڏندڻ شروع ٿي ويو. وضو بيٺا ڪن صبح جي نماز لاء. ڪافر روز قلعي تان ڏسندا هئا ليئا پائي ته اڄ ڇا ٿا ڪن. اڄ ڏسن ته مسلمان اهتمام سان ڏندن کي بيٺا ڪا شيء هڻن ٿا. هنن سمجهيو ته اڄ مسلمان تنگ ٿي ايتري قدر تپي ويا آهن جو هاڻي اسان تي ڪو اهڙو شديد حملو ڪندا جو اهي ڏند به پڇاڙي تکا ٿا ڪن انهي سان اسان کي کائيندا چٻاڙيندا. يا اسان جو هي جيڪو قلعو آهي اهو پٽي تباهه ڪري ڇڏيندا. هنن وڃي پنهنجي وڏن سان ڳالهه ڪئي ته مسلمانن جي اڄ حالت اسان کي بگڙيل نظر ٿي اچي. خير ڪونهي. چيو ڇاهي جو هيئن ڏند ٿا تکا ڪن. چيو ته پوء؟ سڀني گڏجي چيو ته هاڻي انهن سان صلح ڪجي نه ته خيريت ناهي. پوء هنن هٿ مٿي ڪيا الامان الامان هنن به چيو الامان الامان فتح ٿي وئي. اسان کي پنهنجي جماعت ۾ هي ڳالهه تمام ضروري آهي

هي ته سائين ميري هڪڙي گوڏ آهي جيڪا مان گهليندو ٿو وڃان پيو. فرمايائون ته، اليس لڪ في اسوة حسنة، اي توکي منهنجي اندر ڪو طريقو ڏسڻ نٿو اچي؟ فاذا رايت ازاره علي نصف ساقه، ڏٺم ته نبي سائين جن جي جيڪا گوڏ هئي سا اڌ پني تي ٻڌل هئي. فرمايائون ته، فانه اتقي وابقي، اها تقويٰ ۾ به آهي بچت ۾ به آهي، پيرن ۾ گسي ڦاٽي ويندي ۽ تقويٰ جي لحاظ کان به مٿي آهي، ڇو ته پليت وغيره نه ٿي، ڇنڊو ٻنڊو پاڻي جو يا گبو خراب، تنهنڪري اسان مسلمانن ۾. اها جيڪا عادت آئي ان پاجامي کي ڊگهي ڪرڻ جي حقيقت ۾ يورپ وارن آندي ڇو ته انهن اهڙي قسم جا سوٽ سٿڻو آندا جيڪي پيرن کي ڍڪيندا هيا ۽ وري رنن پنهنجن کي اگهاڙو ڪري ڦرڪيون ٽنگون انهن جون خالي ڪري ڇڏيون جنهن عورت کي ٽنگون لڪائڻيون هن انهي کي خالي ڪيون جنهن مرد کي پنهنجي اڌ پني ظاهر ڪرڻي آ انهي کي هن ڍڪيو بلڪل برعڪس ڪري مسلمانن جي انهي وظيفي کي هنن خراب ڪري ڇڏيو انهي جي نتيجي ۾ اسان کي هيء سزا آئي جو فتوحات جو منهن اسان اڄ تائين نه ڏٺو

باقي جيڪي شخص توهان جا دشمن ۽ مخالفت ۾ آهن انهن جي هلاڪت آهي پوء انهن جي هلاڪت بس ان شانئڪ هو الابتر جهڙي طرح سان ڏسو تبت يدا ابي لهب ابو لهب هڪڙو شخص هيو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن جي رشتي دارن منجهون ويجهو رشتي دار هيو هڪ دفعو ان جو عبد العزيٰ بن عبد المطلب چاچو هو نالو هو ان جو اهو حقيقي چاچو هو ڪفر ۽ شقاوت جي اندر نبي سائين جن جو شديد ترين دشمن هيو جڏهن نبي سائين جن ڪنهن مجمع ۾ حق ٻڌائيندا هئا، بدبخت پٿر کڻي نبي پاڪ ڏانهن هڻندو هو، جو سندن جسم مبارڪ به خون سان ڪڏهن ڪڏهن آلودو ٿي ويندو هو. اهڙي قسم جو ماڻهو ماڻهن کي چوندو ته ان جي ڳالهه نه ٻڌو، الاء ڇا ڇا اکر چوندو هو، اهي مان دل نٿي گهري چوندي. روايت ۾ جيڪو اچي ٿو، هي هي اکر چوندو هو، هاڻي اهي اکر ڪهڙا دهرائجن. بس جيڪي هن کي چوڻو هوندو هو، سو چوندو هو. بس اها ڳالهه ٻڌايم ته هو پٿر هڻندو هو، تڪليف ڏيندو هو. هاڻي اهو ماڻهو زبان سان ڪيترو نه ايذائيندو هوندو. هڪ دفعي نبي پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن ماڻهن کي سڏ ڪيو، يا صباح يا صباح، روايت بخاري ۾ ٿو اچي، اي صبح جو ڌاڙو ٿو لڳي، صبح جي وقت جو ڌاڙو ٿو لڳي، ان جي معنيٰ اها آهي. ان کي چئبو هو نذير العريان، عرب جي اصطلاح ۾ يعني ڊيڄاريندڙ پر ننگو ڊيڄاريندڙ. اهو هيئن ٿيندو هو اصلي هن جاهليت جي زماني ۾ ڪاٿي ڪو غنيم، ڪا چڙهائي، ڪا ماڻهو ڏسندو هو، پوء پنهنجي ملڪ جو، پنهنجي قوم جو خير خواهه لٽا لاهيندو هو.

جي پاڻ نه آيا ته ڪنهن ٻئي ويجهي کي موڪليون ته ابو لهب به اچي ويو، ابو جهل به اچي ويو، سڀئي اچي ويا. پاڻ فرمايائون ته جيڪڏهن مان توهان کي خبر ڪيان ته ابو قبيس جبل جي پٺيان جي. ابو قبيس جي پريان هڪڙو وڏو لشڪر ٿو اچي، جيڪڏهن توهان هن مهل نڪري پوندؤ ته بچي ويندؤ، جيڪڏهن نه نڪرندؤ ته هلاڪ ٿي ويندؤ. پوء جنهن منهنجي ڳالهه مڃي بچي ويو، جيڪو رهجي ويو هو، ڪا اهڙي ڳالهه مان توهان کي ٻڌايان پوء توهان مڃيندؤ؟ چيائون بلڪل ما جربنا عليڪ الا صدقا تنهنجي مٿان اسان تصديق ئي تصديق اها تجربي ۾ آندي آهي اسان انڪار ڪونه ٿا ڪريون ان باري ۾ پاڻ فرمايائون قولوا لا اله الا الله تنجو لا اله الا الله چئو ته بچندؤ جي نه ته سڀئي ڪافر اتي سمجهي ويا ڊڄي ويا، ڪيترن ايمان آڻي وڌو، ڪيترا ڪمزور ٿي پيا ايمان آڻڻ تي ويجها ٿي ويا ڪفر ۾ ڪمزور ٿيا، ابوجهل سرڪش هو، ڏٺائين ته ابولهب به ڪمزور ٿي پيو آهي، پوء هن کي ٿو چئي ته اي سيد هذا الوادي، هن وادي جا سردار، هن جي چوڻ تي جيڪو روز اهي ڳالهيون ڪندو اڄ تون ڪمزور ٿيو آهين، جڏهن ايئن هن کي همت ٻڌرايائين ڪفر تي پوء اٿي چيائين تبت لڪ تبا لڪ سائر اليوم الهذا جمعتنا.

الله جي حق جو پيغام اهو ائين ٻڌائڻو آهي ته مخالف ڪيڏي به دشمني ڪري الله تعاليٰ ان جو طرفدار آهي اها معنيٰ سمجه ۾ ٿي اچي هن جو مال هن جي ملڪيت هن جي دولت هن جي ڪمائي هن کي ڪونه بچائي سگهي الله جي عذاب کان ناراً جو اهو باهه جي اندر پوندو ذات لهب جيڪا ڄڀن واري باهه آهي وڏي زبردست باهه آهي لهب چئبو آهي ڄڀن کي اهڙي وڏي هڪڙي باهه ۾ پوڻ وارو آ تب معنيٰ پاڻ به هلاڪ ٿيو ۽ پاڻ به خراب ٿيو ۽ مال هن جو هن کي ڪو به فائدو نه ٿو ڏي وما ڪسب جيڪي هن نبي سائين جي دشمني ۾ جيڪي جو هن ڪمايو هو انهيء شيء به هن کي ڪو نفعو نه ڏنو رهندو ان جي عذاب جو باعث بڻيو اها معنيٰ ٿي وئي. ۽ ٻي هن جي عورت هوندي هئي هڪڙي انهيء عورت جو نالو هوندو هو جميله ام جميل ان کي چوندا ام جميل اها ابو سفيان بن حرب جي اها هئي ڀيڻ، اها چغلي ڪندي هئي، فساد ڪندي هئي، قبائل ۾ نبي اڪرم صلي الله جي درميان فساد وجهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ اها ڳالهه چوندي هئي ته جيئن هن کي اسلام جي دعوت تي سچو نه ڪن ته رب تبارڪ وتعاليٰ ان جي کي ابو لهب کي به ۽ ان جي زال کي به ٻنهي کي عبرت بڻائي ڇڏيو قدرت جي اها به هلاڪ ٿي وئي تباهه ٿي وئي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها ان جي عورت حمالة الحطب اها کڻندڙ آهي ڪاٺين کي معنيٰ چغلي جون ڪاٺيون

بي انهي مشاڪلت خاطر الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها رسي کاٻار جي هن جي محفوظ رکي اٿئون، اها رسي کاٻار جي هن کي ڪنڌ ۾ پوندي جيڪا هن کي ڇڪي جهنم ۾ هڻندا. ائين ته زنجير الله تعاليٰ جا هن کان سخت آهن، پر رب تبارڪ وتعاليٰ مشاڪلت خاطر هن کي عذاب ڏيندو. اها رسي جنهن سان نبيء جي مخالفت ڪندي هئي ۽ ان جي رستي ۾ لوڙهو گڏ ڪري ۽ ايذاء جي ڪوشش ڪندي هئي، اها رسي هن جي ڪنڌ ۾ آهي، اهو تيئن هن کي عذاب جو باعث بڻندو. بهرحال تون نبي الله جو دين ٻڌائيندو رهه، انهي ۾ ڪو فرق ڪونهي ڪو. الله هڪڙو آ، جنهن جي ذات، جنهن جي صفات، جنهن جو ڪمال اهو ئي لازوال آهي، قل هو الله احد، چئو ته الله هڪڙو آهي، اها ذات هن جي آهي ۽ صفات جي اندر ڪامل الله الصمد ايڏي صفات جو بي نياز صمد چئبو آهي ساري ڪائنات جو حيلو ان کان سوا نه هلي ۽ صمد چئبو آهي ان کي جو ساري ڪائنات کان سوا ان جو وجود دائم ۽ قائم هجي جي صمد جي معنيٰ آهي معنيٰ صفات جي اندر ڪامل لم يلد ۽ ٻيو ٻيو معاشري جو مسئلو رب تبارڪ تعاليٰ نه ڄڻيو آهي نه ڪي ڪو ڄائو آهي ڇو ته اهو وڏو هڪڙو نقص آهي هو دائم قائم آهي تنهن ڪري هن کي دوام جي لاء هن جو ذاتي وجود دائم آ تنهن ڪري ڪنهن نوعي بقا جو محتاج ڪونهي نه جنسي طرح جو ڪو محتاج آ الله تبارڪ وتعاليٰ تعاليٰ عن الجنس والجهات جنس کان، جهات کان، هر ڳالهه کان بلند آ. لم يڪن له ڪفوا احد رب تبارڪ و تعاليٰ جو ڪو شريڪ ڪونهي، ڪو جوڙ ساٿي ڪونهي ڪو، انهن سڀني شين کان الله تبارڪ وتعاليٰ بلند آهي. اهو هيو رب تبارڪ و تعاليٰ جي توحيد جو مسئلو. پوء انهي ۾ شيطان ڪوشش ڪندو آ ۽ حرڪت ڪندو آ ته ڪنهن نه ڪنهن طرح جو مڙئي ڪو نقصان پهچائي. رب تعاليٰ هي ٻه سورتون نازل فرمايون شيطان جي شرارت کان جواب ڏيڻ جي لاء، جنهن ۾ اها معنيٰ آهي، قل اعوذ برب الفلق، چؤ رب جيڪو صبح جو چيريندڙ آهي. اوندهه ۾ منجهان ڪڍي هن کي نمودار ڪندڙ آهي، انهيء رب جي مون پناهه ٿو گهران جو اهڙي قسم جي شر ۽ شرارت کان اسان جو دين، اسان، اسان جي جماعت محفوظ رهي. اهي ٻه سورتون انهيء مقصد لاء آيل آهن. شان نزول هنن جو هي آهي ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن تي جهڙي طرح ڪافرن مڪي مڪرمه ۾ هر طرح جا وار ڪيا، هتي منافقن اهڙي قسم جي هڪڙي ڪوشش ڪئي. لبيد بن اعصم نالي هڪڙو شخص هيو، جيڪو.

طبيعت تي اهو اثر ٿي پيو ويسر جو پاڻ محسوس ڪيون ته هي ڪا حرڪت ٿي پئي آهي اهو ڪو نبوت جي برخلاف ڪونهي الله تبارڪ وتعاليٰ اهو به اسان کي ڏيکاري ٿو ته ايتريون حرڪتون دشمن توهان سان ڪندا پر توهان جي دين کي وري به نقصان نه ڪندو مطلب اهو آهي پوء پاڻ ستا پيا هئا سيراندي کان به هڪڙو شخص ڏٺو ته ويٺو آهي پيراندي کان به هڪڙو شخص ويٺو آهي

شان نزول هن جو اهو آهي ۽ ان جو مطلب هي آهي ته انسان جي مٿان انسان جي دين جي مٿان هر قسم جا حملا ٿين ٿا رب تبارڪ وتعاليٰ کان پناهه وٺڻ گهرجي ته الله تبارڪ وتعاليٰ جيئن اسان جي دين کي اهڙن قسمن جي حملن کان محفوظ رکي ۽ بچائي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ هڪڙو اسلام جو باغ اهو هن دنيا جي اندر پوکيو آهي جو ان کي الله تعاليٰ فرمائي ٿو يعجب الزراع جيڪي ڪڙمي آهن انهن کي ته پسند ايندو پر ڪافرن کي ناپسند ايندو پوء ناپسند وارا جيڪي ڪافرن ۾ دشمنيون ڪندا جهڙي طرح باغ جا ڪيترا دشمن هوندا آهن جيئن ته جانور ڪي مٿون هوائون اينديون آهن آنڌيون طوفان ايندا آهن ڪي ٻاهران جانور اچي ان کي ٻوٽن کي کائيندا آهن ڪي پاڙن منجهو هڪڙا گندا جيت پيدا ٿيندا آهن جيڪي ڦر کي نقصان ڪندا آهن مطلب ته هڪڙو باغ هوندو آهي ان باغ جا گهڻا دشمن هوندا آهن تيئن اسلام به هڪڙو باغ آهي الله جو پوکيل باغ آهي انهيء باغ ۾ به اهڙا دشمن اچن ٿا، تنهنڪري اندرين، ٻاهرين، ننڍن، وڏن، هر قسم جي دشمنن کان پناهه جي لاء هي سورتون پڙهندا ڪيو ته الله تعاليٰ توهان کي محفوظ رکندو ۽ هي اسلام جو جيڪو باغ آهي، جيڪو الحمدلله سان شروع ٿو ٿئي ۽ هتي الله جي پناهه سان هلي پورو ٿو ٿئي. الله جي تعريف ۽ شڪر سان نعمت شروع ٿي ٿئي، ان شڪرتم لازيدنڪم الله ٿو فرمائي. توهان قرآن کي الحمد سان شروع ڪيو يا منهنجي نعمت جو توهان منڍ ۾ ئي شڪر ڪيو آهي تنهن ڪري توهان کي توهان جي علم کي توهان جي قرآن جي فيض کي توهان جي جهاد کي تقويٰ کي توهان جي ڪاميابي کي اسان وڌائيندا رهنداسون پر پويون هي جيڪي دشمن آهن انهن جي پناهه به پويون گهرندا رهو تنهن ڪري ٻه سورتون جي پناهه ۾ پويون آيل آهن اي نبي تون چؤ ته رب جيڪو صبح جو آهي ان جي پناهه هر مخلوق جي شر کان شر کان پناهه ۽ غاسق جيڪو انڌيري ۾ بڇڙائي اچي ڪري

اڪثر ڪري عورتون اهڙي قسم جون شرارتون ڪنديون هيون، تنهنڪري نفاثات آيو آهي، نه ته مرد ۽ عورت مڙئي ساڳا هڪ جهڙا آهن، انهن جي شر کان الله تعاليٰ جي پناهه، جيڪي ڳنڍين ۾ ڦوڪون ڏئي ماڻهن کي تڪليف پهچائڻ جو ارادو ڪن، ومن شر حاسد اذا حسد ۽ حسد جيڪڏهن ڪو ڪري، حاسد ۽ برو چاهڻ وارو، انهن جي شر کان به پناهه. ٻي سورت، قل اعوذ برب الناس، چؤ رب آ ماڻهن جو، ملڪ الناس بادشاهه آ ماڻهن جو، اله الناس مالڪ آ بادشاهي حيثيت کان مٿي ڳالهه آ جو هو معبود آ انهن جو،

۽ انهن ۾ وسوسا وجهرائيندا آهن، حق جي جماعت کان پري هجڻ جي لاء ۽ پري ڪرڻ جي لاء انهن جي رات ڏينهن ڪوشش هوندي آهي، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهي توهان پردا ڪريو. ٻي روايت ٿي اچي بخاري شريف جي، ڪيترن ماڻهن ۾ اهو مرض هوندو آهي جو ٻڌي ڇڏيندا آهن انهن کي ازدواج جي موقعي ۾ پوء ان جي لاء آيت الڪرسي پڙهبي، الحمد شريف پڙهبو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله پڙهبا، پوء ٻير جا پن روڙي، پٿر جي روهي هجي، جيئن وڏيون روهيون ٿينديون هيون پٿر جون، انهي ۾ اهو وجهي، پن به ۽ پاڻي به، ان کي ڌڪڙا هڻي،